ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໜັງສືລາຍງານສະບັບໜຶ່ງເປີດເຜີຍວ່າ ມີຄົນ Job Seeker ຫຼາຍກວ່າທີ່ມີວຽກໃຫ້ເຮັດ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ແລະ ບັດນີ້ ມີຄົນ Job Seeker ທີ່ບໍ່ທຽບເທົ່າກັບຄົນອື່ນໄດ້ ຂອງທຸກຂັ້ນຂອງຕຳແໜ່ງຕ່າງ ໆ ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນີ້ແມ່ນອີງຕາມໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງຂອງ Anglicare Anglicare ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສົງເຄາະສັງຄົມອັນໜຶ່ງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີວິກິດໂຄວິດ-19 ບຸກລຸກລຸກລາມມາຈ າກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕະຕ້ອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງແຮງ ຕົວເລກນັ້ນທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ແລະ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ຖືກແຕະຕ້ອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍານາ ງ Wendy Morgan ອາຍຸ 60 ປີ ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງນາງໜຶ່ງ ຂອງ Adelaide South Australia ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີອາຊີບເປັນຄົນທຳການອະນາໄມ ໃນແບບເຮັດວຽກ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 14 ມື້ ຍານາງມີບັນຫາໃນດ້ານສຸຂະພາບຊຳເຮື້ອ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດ ວຽກເຮັດການທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເຮັດການຢ່າງພຽງພໍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຍານາງຫຼຸດມົ້ມໄປຈາກເງິນເບ້ຍລ້ຽງ Job Seeker ໄດ້ ຍານາງ Morgan ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີມາແລ້ວຊອກວຽກເຮັດ

ໂຄວິດ-19 ເພພັງອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆທັງໝົດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ຕະຫຼອດມາໃນປີ 2020 ແລ້ວເຮັດໃຫ້ອົດສະຕຣາເລຍຕົກຢູ່ໃນເສດຖະກິດຄຸງພື້ນ ທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຍືດຍາວຈຶ່ງອາດຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ Kasy Chambers ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Anglicare ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນເທື່ອ ເມື່ອເວົ້າເຖິງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ສູນເສຍໄປໃນປີ 2020 ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ໂດຍ Anglicare ທີ່ຮຽກວ່າ Job Snapshot

ໃນດ້ານຮ່າງກາຍເຮັດວຽກ ເປັນຄົນທີ່ຕົກວຽກມາກມາຍ ແລະ ຍ້ອນເສດຖະກິດຄຸງພື້ນ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຫັນໄປຊອກວຽກເຮັດໃນດ້ານອື່ນ ແລະ ໃນລັດ South Australia ແລະ Tasmania ຮ້າຍແຮງກວ່າເພິ່ນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງກ ານຂາດເຂີນວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີໃຫ້ເຮັດ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາຂັ້ນອຸດົມສຶກສາ ແລະ ຄົນທີ່ມີສິ່ງຂວາງກັ້ນໃນດ້ານວຽກງານ ໃນ South Australia ມີຄົນ Job Seeker

ທຸກເວລາແລະຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ